سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي مەلۇماتلار، شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز، شۇنداقلا ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە، ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز. قېنى ئەمىسە دىققىتىڭلار ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ تەييارلىشىدىكى كۈندىلىك مۇھىم خەۋەرلەردە بولسۇن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
ئامېرىكىدىكى كۈندىلىك سودا ئۇچۇرلىرى تور بېتى جىدى سۇپرادا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش دائىرىسىنى كېڭەيتىش توغرىسىدا بىر ماقالە ئېلان قىلىنغان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى يىگىرمە تۆتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى خىتاينىڭ دېڭىز مەھسۇلاتلىرى تەمىنلەش زەنجىرىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ھەققىدە ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزگەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بولسا يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى شىنجاڭدىكى تەمىنلەش زەنجىرىنى سۈرۈشتۈرۈش ئەسكەرتمىلىرىنى ئېلان قىلغان بولۇپ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ۋە ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرى بىردەك ھالدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش دائىرىسىنى كېڭەيتىپ باھاسى تۆۋەن ماللارنىمۇ تەكشۈرۈش سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن ماللارغىمۇ تاموژنا بېجى ئېلىش كېرەكلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان يىگىرمە ئالتىنچى سېنتەبىر كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە قارا تىزىملىككە ئېلىنغانلىقى ئۇقتۇرۇش قىلىنغان شىنجاڭ تيەنميەن توقۇمىچىلىقى شىنجاڭ تيەنشان يۇڭ توقۇمىچىلىقى شىنجاڭ جۇڭتەي گۇرۇھى قاتارلىق شىركەتلەر مەجبۇرىي ئەمگەك قانۇنىنى ئىجرا قىلىش خىزمەت گۇرۇپپىسى تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن چېتىشلىق دەپ بېكىتىلگەن ماقالىدە بىلدۈرۈلۈشىچە ئەڭ يېڭى تەرەققىيات ئەھۋالىدىن قارىغاندا نۆۋەتتە ئامېرىكىنىڭ تاشقى سودىنى قولايلاشتۇرۇش قانۇنىنىڭ ئۈچ يۈز يىگىرمە بىرىنچى ماددىسى يەنى سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن ماللارغا تاموژنا بېجى ئالماسلىق بەلگىلىمىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتىكى چوڭ يوچۇق دەپ قارىلىۋاتقان بولۇپ بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىدىن ماركو روبىيو قاتارلىقلار تونۇشتۇرغان ئىمپورت بىخەتەرلىكى ۋە ئادىللىق قانۇن لايىھىسى

كاتتا داغدۇغا بىلەن كۈتۈۋېلىنغان ھۆكۈمەتكە مايىل تاڭجياڭ يۇرتداشلار ئۇيۇشمىسى دېگەندەك خىتاي تەشكىلاتلىرى ئوقۇغۇچىلارنى تەشكىللەپ نامايىشچىلارغا قارشى پائالىيەت ئېلىپ بارغان بۇ كۈنى ئۇيغۇر تىبەت خوڭكوڭ ۋە تەيۋەن نامايىشچىلىرى شى جىنپىڭغا قارشى نامايىش قىلغان بولۇپ ئۇيغۇر نامايىشچىلار شى جىنپىڭ ئۆتىدىغان يول بويىدا ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقنى چىقىرىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختات دەپ شوئار توۋلىغان شى جىنپىڭنى قوللايدىغان ۋە ئۇنى كۈتۈۋېلىشقا چىققان خىتايلارمۇ قىزىل بايراقلىرىنى كۆتۈرۈپ شۇ يەرگە كېلىپ نامايىشچىلارغا ھەيۋە كۆرسەتكەن نامايىشچىلارنى ئاز سانلىق ئورۇنغا چۈشۈرۈپ ئۇلارنىڭ ئاۋازىنى بېسىقتۇرۇشقا ئۇرۇنغان بۇ ئاتالمىش شى جىنپىڭنىڭ قوللىغۇچىلىرى ئەمەلىيەتتە ھۆكۈمەتكە مايىل خىتاي تەشكىلاتلىرى ئۇيۇشتۇرغان كۈتۈۋېلىش پائالىيىتىگە قېتىلغانلار ئىكەن ئون تۆتىنچى نويابىر كۈنى تىبەت ئەركىنلىك ئوقۇغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ ئېكستا چىقارغان ۋىدىيوسىدا بىر تىبەت ئوقۇغۇچى بۇ ئوقۇغۇچىلارغا خىتاي تەرەپنىڭ ئازراقتىن پۇل ۋە چۈشلۈك تاماق بېرىپ بۇ يەرگە ئېلىپ كەلگەنلىكىنى ئېيتقان شۇنداقلا ئۇلارغا قارىتىپ تۇرۇپ ماۋۇ خىتاي ئوقۇغۇچىلار ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگەن ھاكىمىيەتنى قوللاپ بۇ يەردە نومۇس قىلماي قاراپ تۇرماقتا ئۇلارنىڭ ۋىجدانى يوقمۇ دەپ سوئال قويغان. رادىيومىز خىتاي بۆلۈمىنىڭ بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئون تۆتىنچى نويابىر كۈنى شى جىن پىڭ چۈشىدىغان ئايرودرومنىڭ سىرتىدا شى جىن پىڭغا قارشى تۇرغۇچىلار بىلەن شى جىن پىڭنى قوللىغۇچىلار ئارىسىدا توقۇنۇش يۈز بەرگەن، ساقچىلار ئۇلارغا مۇداخىلە قىلغان. شى جىن پىڭنىڭ قوللىغۇچىلىرى ئاپتوبۇستا توشۇپ كېلىنگەن ئوقۇغۇچىلار بولۇپ، ئۇلار قىزىل بايراق لەپىلدەيدۇ دېگەندەك مۇزىكىلارنى قويغان. نامايىشچىلار ئۇلارغا قارشى ھالدا ماتەم مۇزىكىسىنى قويغان.

خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن باشلاپ شەرقىي تۈركىستاندا قاتتىق زەربە بېرىش ھەرىكىتىنى قوزغاپ دىنىي پائالىيەتلەرنى كەڭ كۆلەمدە نازارەت قىلدى ۋە چەكلىدى دىنىي ساھەدىكى باستۇرۇش ۋە دەپسەندىچىلىك يۇقىرى پەللىگە چىقتى بۇلارنىڭ ھەممىسىدە ھېكۋىجىن شىركىتىنىڭ بىۋاسىتە ھەمكارلىقى بولغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى ئەزالىرىنى شۇنداقلا خەلقئارا جەمئىيەتنى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەر ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنى ئەيىبلەشكە چاقىرىدۇ بۇ تەشكىلات مۇسۇلمانلارغا قارىتىلغان كەمسىتىشنى تۈگىتىشنى تەشەببۇس قىلغۇچى بولۇش ۋەدىسىدە چىڭ تۇرۇشى كېرەك ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى ئىنتېرنېت كېلىشىملىك سىن بازىرى تەتقىقات گۇرۇپپىسى خىتاينىڭ دۆلەتلىك داڭلىق تېخنىكا شىركىتى ھېكۋىجىننىڭ يېقىنقى تەرەققىياتىغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارنى ئېلان قىلىپ بۇ شىركەتنىڭ خىتاي بويىچە ئەقلىي ئىقتىدارلىق مەكتەپ رايونى قۇرۇش تۈرى بويىچە توققۇز مىليون دوللارلىق توختام ئىمزالىغانلىقىنى ئاشكارىلىغانىدى

ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن كەلگەن ئىدى شى جىنپىڭغا قارشى ئۇيغۇر تىبەت كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ۋە خىتاي ئۆكتىچىلىرى شى جىنپىڭ ئۆتىدىغان يول بويىدا نامايىش تەشكىللىگەن بولۇپ شى جىنپىڭنى قوللايدىغان ۋە ئۇنى كۈتۈۋېلىشقا چىققان خىتايلارمۇ شۇ يەرگە كېلىپ نامايىشچىلارغا ھەيۋە كۆرسەتكەن شى جىنپىڭنى كۈتۈۋېلىشقا چىققانلار ئۆزلىرىنىڭ كۆپ سانلىق ئىكەنلىكى بىلەن نامايىشچىلارغا بېسىم قىلغان، ئۇلارنىڭ ئاۋازىنى بېسىقتۇرۇشقا، ھەرىكىتىنى تىزگىنلەشكە ئۇرۇنغان. جۈملىدىن لاگېر شاھىتى تۇرسۇنئاي زىياۋدىن كۆتۈرۈپ چىققان كۆك بايراقنى خىتاينىڭ قىزىل بايرىقى بىلەن توسۇۋېلىشقا ئۇرۇنغان. بۇلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ياللىغان ياكى ئۆزلىرى خالاپ كەلگەن خىتايلار ئىكەنلىكى بىلىنمەكتە.
ئون تۆتىنچى نويابىر كۈنى تىبەتكە ئەركىنلىك ئوقۇغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ ئېكستا چىقارغان ۋىدېيوسىدا كوممۇنىست خىتايغا شى جىنپىڭغا قارشى نامايىشقا چىققان ئۇيغۇرلار تىبەتلەر خوڭكوڭلۇقلار ۋە تەيۋەنلىكلەرنىڭ پائالىيىتى كۆرسىتىلگەن بولۇپ بىر تىبەت ئوقۇغۇچى تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇننى كۆرسىتىپ تۇرۇپ مانا بۇ تۇرسۇنئاي ئۇيغۇر لاگېر شاھىتى شى جىنپىڭ ئۇنى بىر يىل يىغىۋېلىش لاگېرغا قامىغان ئۇنى قىينىغان، ماۋۇ خىتاي ئوقۇغۇچىلار ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگەن شۇ ھاكىمىيەتنى قوللاپ بۇ يەردە نومۇس قىلماي قاراپ تۇرماقتا، ئۇلارنىڭ ۋىجدانى يوقمۇ؟ دېگەن. ئاندىن بۇ ئوقۇغۇچىلارنى خىتاي تەرەپنىڭ پۇل بېرىپ، چۈشلۈك تاماق بېرىپ بۇ يەرگە توشۇغانلىقىنى ئېيتقان ۋە بۇ ئوقۇغۇچىلار لاگېر شاھىتىغا سېنىڭ كەچمىشلىرىڭ چوڭ ئىش ئەمەس دېمەكتە، مانا بۇ كوممۇنىست خىتايدۇر، دېگەن. بۇ نامايىشقا ئامېرىكا ئۇيغۇر جەمئىيىتى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى قاتارلىق تەشكىلاتلارمۇ ئىشتىراك قىلغان بولۇپ، سان فرانسىسكو ئەتراپىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرلارمۇ نامايىشقا قېتىلغان.
ئون بەشىنچى نويابىر كۈنى خىتايچە تەڭرىتاغ تورىنىڭ چىقارغان بىر خەۋىرىگە قارىغاندا، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيىنىڭ ۋېي جىن جەنۇب ۋە شىمالىي سۇلالىلەر كۆرگەزمە زالىدا بىر تارشا پۈتۈك كۆرگەزمە قىلىنغان. ۋە بۇنىڭ خىتاينىڭ بىر قەدەر بۇرۇنقى زامانىدا قوللىنىلغان توختام ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن خەۋەردە دېيىلىشچە مىلادىيە ئىككى يۈز يەتمىش ئۈچىنچى يىلىغا ئائىت بۇ تارشا پۈتۈك تۇرپان ئاستانىدىكى ئەللىك ئۈچىنچى نومۇرلۇق قەبرىدىن قېزىۋېلىنغان بولۇپ ئۇزۇنلۇقى يىگىرمە تۆت پۈتۈن ئوندىن بەش سانتىمېتىر كەڭلىكى ئىككى پۈتۈن ئوندىن تۆت سانتىمېتىر كېلىدىكەن ئالدى كەينىگە ئۈچ قۇردىن ئەللىك ئۈچ خىتايچە خەت قارا سىياھتا يېزىلغان بولۇپ بىر ئايالنىڭ بىر ئەرنىڭ قولىدىن گۇەنسەي يەنى جەسەت ساندۇقى سېتىۋالغانلىقى ۋە بۇنىڭغا بىرسىنىڭ گۇۋاھچى بولغانلىقى خاتىرىلەنگەن بۇ مەزمۇنغا ئاساسەن بۇنىڭ ئەسلىدە بىر توختام ھۆججەت ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان خەۋەردە يەنە بۇ دەۋردە غەربىي دىياردا ئاللىقاچان قەغەز بارلىققا كەلگەن بولسىمۇ ئۇ ناھايىتى كەم بولغاچقا ياغاچ ئاساسلىق يازما ماتېرىيالى بولغان بۇ تارشا پۈتۈك ئەڭ دەسلەپكى خىتايچە يېزىلغان توختاملاردىن بىرىدۇر دېيىلگەن خىتاي تەشۋىقاتلىرىدا غەربىي دىيار يەنى بۈگۈنكى شىنجاڭنىڭ غەربىي خەن دەۋرىدىن باشلاپ خىتايغا قارام بولغانلىقى بەزى تارىخىي ھۆججەتلەر ئارقىلىق بۇرمىلاپ چۈشەندۈرۈلگەن بولۇپ يېقىنقى يىللاردىن بېرى شى جىنپىڭنىڭ جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئورتاق ئېڭىنى مۇستەھكەملەش تەشەببۇسىنىڭ تۈرتكىسى بىلەن مۇزېيخانىلار مەدەنىيەت ئورۇنلىرى

گېرمانىيەلىك تەتقىقاتچى ئابلەت سەمەتنىڭ قارىشىچە ئۆز ۋاقتىدا ئۇيغۇر دىيارىغا سودا قىلىپ كەلگەن ياكى يولدىن ئۆتكەن خىتايلارنىڭ قالدۇرۇپ كەتكەن بەزى نەرسىلىرىگە قاراپلا بۇ رايوننى خىتاينىڭ بىر قىسمى دەپ قاراشقا بولمايدىكەن
دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى شادىيە. يۇقىرىدا ھۇزۇرۇڭلارغا قىسقا خەۋەرلەرنى سۇندۇق.

خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن ئۆتكۈزىدىغان ئۇچرىشىشى تۈرلۈك ئىنكاسلارغا سەۋەب بولماقتا كۆزەتكۈچىلەر بۇ ئۇچرىشىش ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى ئىختىلاپلارنى تۈگىتەلمىسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۆز تەشۋىقاتىنى سىياسىي نىشانلىرىنى ئالغا سۈرىدىغان پۇرسەتكە ئايلاندۇرۇلۇشىدىن ئەندىشە قىلماقتا تۆۋەندە بۇ ھەقتە ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن تەپسىلىي ئۇچۇر ئاڭلايسىلەر.
ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئېچىلىدىغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرىگە قاتنىشىدىغان خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ئامېرىكىغا يېتىپ كەلگەن. ئۇ بۈگۈن، يەنى ئون بەشىنچى نويابىر كۈنى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن بىلەن كۆرۈشتى. خەۋەرلەردىن قارىغاندا بۇ ئىككى رەھبەرنىڭ كۆرۈشۈشىنىڭ ئالاھازەل ئۈچ سائەت ئەتراپىدا داۋام قىلىدىغانلىقى مەلۇم ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تايۋەن مەسىلىسى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسەتلىرى تۈپەيلىدىن ئامېرىكىنىڭ خىتايغا قويغان سودا جازا تەدبىرلىرى ۋە شۇنداقلا خىتاينىڭ جاسۇسلۇق شارىنىڭ ئامېرىكىدا ئېتىپ چۈشۈرۈلۈشىدەك ۋەقەلەردىن كېيىن قاتتىق يىرىكلەشكەن بۇ ئىككى رەھبەرنىڭ ئۇچرىشىشىدا دۇنيادىكى جىددىي مەسىلىلەر بىلەن بىرلىكتە ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى ئىختىلاپلارنى قانداق بىر تەرەپ قىلىدىغانلىقى كۈچلۈك دىققەت قوزغاۋاتقان بىر نۇقتا بولۇپ قالدى ئاقسارايدىن بېرىلگەن باياناتلاردا ئامېرىكىنىڭ شى جىنپىڭ بىلەن ئۇچرىشىشتىكى مەقسىتىنىڭ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىيە قاناللىرىنىڭ ئوچۇقلۇقىغا كاپالەتلىك قىلىشنى مەقسەت قىلىدىغانلىقى دېيىلگەنىدى ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان ئاقساراينىڭ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارى بايدېننىڭ بۇ يىغىندىكى ئاساسىي مەقسىتىنىڭ تەيۋەن بوغۇزىدا يۈز بەرگۈسى بىر تۇيۇقسىز ۋەقەنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن خىتاي بىلەن بولغان ھەربىي ئالاقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئاساسىي مەقسەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھالبۇكى نۇرغۇن كۆزەتكۈچىلەر ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ئىختىلاپلىرىنى كونترول قىلغان ھالدا بىر تەرەپ قىلىش ۋە دىئالوگ قاناللىرىنى ئوچۇق تۇتۇش تىرىشچانلىقىنى توغرا چۈشىنىشكە بولسىمۇ ئەمما ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنى پۇرسەتكە ئايلاندۇرۇشىدىن ئەندىشە قىلماقتا ئامېرىكا كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى مۇزېينىڭ خىتاي تەتقىقاتلىرى بۆلۈمى مۇدىرى دوكتور ئادرىيان زېنز رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ئامېرىكىنىڭ بۇ پوزىتسىيەسىنى سۇيىئىستېمال قىلىشى مۇمكىن دەيدۇ.
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋەتلىرىنى پىلانلىق بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن دىئالوگ يولىنى قوللىنىشى توغرا بولسىمۇ، بىراق خىتاي بۇنىڭدىن پايدىلىنىشى مۇمكىن. خىتاي ئامېرىكىنىڭ ھەربىي ئالاقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھەققىدىكى سۆھبەت تەلىپىنى نەچچە قېتىم رەت قىلدى دېمەك خىتاي ئامېرىكا بىلەن سۆھبەتلىشىشنى ئەمەس بەلكى ئۇنى كوزىر قىلىپ ئىشلىتىشنى كۆزلەيدۇ ئامېرىكا بۇ يىل خىتاي بىلەن دېئالوگنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى ئىككىنچى پىلانغا قويدى شۇڭا مەن بۇ يىغىننىڭ بەدىلىنى ئېغىر بولدى دەپ قارايمەن

جىددىي ھەل قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلىلەر بولسىمۇ بىراق ئۇنى خىتاي بىلەن ھەل قىلىمەن دېيىش كىشىگە ئانچە ئىشەنچ بەرمەيدىكەن ئۇ مۇنداق دەيدۇ
ئەلۋەتتە ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن كىلىمات مەسىلىسىدە ھەمكارلىق ئاساسىدىكى قوللىنىشچان ئەمىلىي ۋە كېلەچەكنى پەرەز قىلغىلى بولىدىغان مۇناسىۋەتنى قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىشنى تامامەن توغرا چۈشىنىشكە بولىدۇ. چۈنكى بۇ دېگەن پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ كېلەچىكىگە بېرىپ تاقىشىدىغان بىر ئىش. بىراق بۇ يەردىكى مەسىلە خىتايدەك ئۆز پۇقرالىرىغا بۇنداق مۇئامىلە قىلىدىغان، نەچچە ئون يىل ئىلگىرى ئۆزى قول قويغان كېلىشىملەرگە ئەمەل قىلمىغان، دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرگەن ۋاقتىدىكى ۋەدىلىرىگە ئەمەل قىلمىغان بۇنداق ھاكىمىيەتكە يەنە ئىشەنگىلى بولامدۇ؟ بۇ يەردىكى ئەڭ زور مەسىلە بولسا بېيجىڭدىكى بۇ ھاكىمىيەتنىڭ تۈپتىن ئىشەنگىلى بولمايدىغان ھاكىمىيەت بولغانلىقىدۇر.
كۆزەتكۈچىلەرنىڭ مانا مۇشۇنداق ئەندىشىلىرى ئىچىدە ئىككى دۆلەت رەھبىرى بۈگۈن سان فرانسىسكو ۋاقتى ئەتىگەن سائەت ئوندىن قىرىق بەش مىنۇت ئۆتكەندە بىر ئارىغا كەلگەن پرېزىدېنت بايدېن بىلەن ئۇنىڭ ھەيئىتى ۋە خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ ۋە ئۇنىڭ ھەيئىتىنىڭ ئاخباراتقا يېپىق يىغىنى باشلىنىشتىن بۇرۇن ئىككى تەرەپ رەھبىرى ئاخباراتقا ئوچۇق ھالدا كۆرۈشۈش نۇتقى سۆزلىدى. ئالدى بىلەن پرېزىدېنت بايدېن سۆز قىلدى. ئۇ سۆزىنى، شى ئەپەندى، سىزنى قايتا كۆگىنىمدىن خۇرسەنمەن، دەپ باشلىدى ۋە مۇنداق دېدى. مەن سۆھبىتىمىزنى ئەھمىيەتلىك دەپ قارايمەن يۈزمۇ يۈز تۇرۇپ ھېچقانداق خاتا چۈشىنىش بولماي تۇرۇپ بىۋاسىتە سۆزلىشىش ئۆزئارا ئېنىق چۈشىنىش ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم بىز رىقابەتنىڭ توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كەتمەسلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشىمىز ۋە ئۇنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ئىدارە قىلىشىمىز كېرەك ئارقىدىن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭمۇ ئامېرىكا خىتاي ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ تىنچ بىللە ياشاش ئۈچۈن تىرىشىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن ۋە ئامېرىكا ۋە خىتاي مۇناسىۋەتلىرى ئۆتكەن ئەللىك يىل ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە ھەمىشە مەلۇم خىل مەسىلىلەرگە دۇچ كەلگەن بولسىمۇ ئەمما ئۇ داۋاملىق ئالغا ئىلگىرىلىدى دېگەن ئۇ يەنە خىتاي ۋە ئامېرىكا قاتارلىق ئىككى چوڭ دۆلەتكە نىسبەتەن بىر بىرىدىن يۈز ئۆرۈش تاللاش ئەمەس يەر شارى ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشى ئۈچۈن يېتەرلىك بىر دۆلەتنىڭ مۇۋەپپەقىيىتى يەنە بىر دۆلەتنىڭ پۇرسىتىدۇر دېدى ئىككىيلەننىڭ قارشى ئېلىش نۇتقى ئاياغلاشقاندىن كېيىن يىغىننىڭ ئاخباراتلارغا يېپىق قىسمى باشلاندى بۇ يىغىننىڭ ئالاھازەل ئۈچ سائەت داۋاملىشىشى مۆلچەرلەنمەكتە گەرچە ئۇچرىشىشتىن ئىلگىرى ھەر ئىككى تەرەپ بىر بىرىگە مۇناسىۋەتلەرنى ياخشىلاشنى خالايدىغانلىقىنى ئىزھار قىلىشقان بولسىمۇ بىراق ئاقساراي دۆلەت بىخەتەرلىك كېڭىشىنىڭ باياناتچىسى جان كىربىي بۇنىڭ بايدىننىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى چەتكە قايرىپ قويۇشتىن دېرەك بەرمەيدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن

مەلۇم بولۇشىچە پرېزىدېنت جو بايدېن بىلەن شى جىنپىڭنىڭ يىغىنى ئاياغلاشقاندىن كېيىن ئۇلار مەتبۇئات باياناتى بېرىدىغان بولۇپ ئىككى تەرەپ سۆھبىتىدە زادى نېمىلەرنىڭ تىلغا ئېلىنغانلىقى ئالدىمىزدىكى سائەتلەردە تېخىمۇ ئېنىق بولىدۇ

ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئېچىلىدىغان ئاسىيا، تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىن جەريانىدا پىرېزىدېنت بايدېننىڭ شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشۈپ ئىسرائىلىيە خاماس توقۇنۇشى، تەيۋەن مەسىلىسى، كىشىلىك ھوقۇق، جەنۇبىي دېڭىز قاتارلىق مەسىلىلەر ئۈستىدە سۆھبەت ئېلىپ بارىدىغانلىقى بىلىنمەكتە. بۇ پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلگەن ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى پىرېزىدېنت بايدېنغا خەت يېزىپ بۇ ئۇچرىشىشتا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىشىنى تەلەپ قىلغان تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي.
يېقىندا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېننىڭ ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئېچىلغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىنى جەريانىدا خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن ئايرىم كۆرۈشىدىغانلىقى ئېنىق بولغانىدى بۇ خەۋەر تارقالغاندىن كېيىن ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بايدېندىن شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى كۈنتەرتىپكە ئېلىپ كېلىش شۇنىڭدەك لاگېرلارنى تاقاش ئۈچۈن خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشنى تەلەپ قىلغان بۇ قېتىم ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىش ۋە لاگېرلارنى تاقاش ئۈچۈن خىتايغا بېسىم ئىشلىتىشنى تەلەپ قىلغان تەشكىلاتلاردىن بىرى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچىلىرىدۇر بۇ تەشكىلات بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ كۆپ قېتىم ئەكبەر ئەسەتنى ئازادلىققا چىقىرىش مەزمۇنىدىكى نامايىشلارنى تەشكىللىگەن ۋە بەلگىلىك تەسىر قوزغىغانىدى بۇ قېتىم ئۇلار جو بايدىنغا كوللېكتىپ مەكتۇپ يوللاپ ئەكبەر ئەسەت مەسىلىسىنى مۇھىم نۇقتا قىلغان ھالدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش بولۇپمۇ ئەكبەرنى ۋە لاگېرلاردىكى بىر نەچچە مىليون ئۇيغۇرلارنى ئازاد قىلىش ئۈچۈن بايدىننى شى جىنپىڭغا بېسىم قىلىشنى تەلەپ قىلغان بىر قانچە يىلدىن بۇيان بىر قورساق ئىنىسى ئەكبەر ئەسەتنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن خەلقئارادا ئاكتىپ پائالىيەت قىلىۋاتقان رەيھان ئەسەت خانىم ئامېرىكىدا ئادۋوكاتلىق بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان كىشىلەردىن بىرى ئۇ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بايدىننىڭ يازغان خېتىنىڭ مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى ئۇ بۇ ھەقتە توختىلىپ ئوقۇغۇچىلارنىڭ بىگۇناھ ھالدا تۈرمىدە ياتقىلى يەتتە يىل بولغان ئىنىم ئەكبەر ئەسئەتنى مىسال قىلغان ھالدا ئىنىمنى ۋە لاگېرلاردىكى ئۇيغۇرلارنى ئازاد قىلىشنى بايدىندىن تەلەپ قىلىشى چوڭ تەسىرگە ئىگە بىر ھال دېدى ۋىرجىنىيادىكى مەخسۇس مۇشۇ قانۇن فاكۇلتېتىدا بىر ئورگان بار بۇ ئورگان ئاساسەن مۇشۇ ئىنسان ھەقلىرى ئوقۇغۇچىدىن تۈزۈلگەن ئىنسان ھەقلىرى توغرۇلۇق ئىشلەيدىغان بىر ئورگان ئەمدى شۇنداق دېسەك بولىدۇ ئەمدى ھەم شۇ ئۈچۈن ۋىرجىنىيادىكى ئۇ يەردە ئەكبەرنى ئەركە ئەكبەر ئۈچۈن ئەركىنلىك دەپ بىر مەخسۇس ھېلىقى پروگرام تۈزۈپ بۇلا مەتنىياتى ھەر خىل پائالىيەتلەردە بولدى مەسىلەن ئۆتمۈشتە ئاينىڭ ئالدىدا ئەكبەرنىڭ تۇغۇلغان كۈنىدە ئاشۇ خارۋاردتىكى ئۈچ يۈزدەك ئوقۇغۇچى ئەكبەرنىڭ رەسىمىنى كۆتۈرۈۋېلىپ مەكتەپتىن ماڭغان ھەم بۇ بۇ پائالىيەتنىڭ مەقسىتى مۇشۇنداق قىلىپ سىز ئەگەر ئەكبەر بولسىڭىز ئاشۇنداق ھېس قىلىپ بېقىڭ مۇشۇنداق بىر زىندانغا سولىنىپ قالسىڭىز قانداق بولىدۇ دېگەن پائالىيەتكەن شۇ مەن ئارقىدىن بارغاندىن كېيىنمۇ بۇلار ئەكبەر، ئەكبەر ئەركىنلىك پائالىيىتىمىزنى داۋاملىق داۋاملاشتۇرىمىز، ئەكبەر قاچان مۇشۇ نېمىدىن چىقمىغىچە، توختاپ قالمايمىز دېگەن شۇ خىل مەقسەتتە بۇ پائالىيەت بىللە بولدى. شۇنىڭ بىلەن بۇلا ھېلىقى مۇشۇ بايدىننىڭ بىلەن مۇشۇ شى جىنپىڭنىڭ ئىككىسىنىڭ كۆرۈشمىسىگە چوقۇم بىر كۈن تەرتىپكە ئەكبەرنىڭ ئەركىنلىكى تىزىلسۇن، بىز دەرھال بۇ بايدىنغا خەت يېزىشىمىز كېرەك، ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك. تەلەپ قىلىشىمىز كېرەك، دەپ دېگەن ئاشۇ خىل نىيەت بىلەن يېزىلغان خەت. ئۇ يەنە ئامېرىكىدىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللاش پائالىيەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئامېرىكىدا كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىشتە مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى تىلغا ئالدى.
ئاندىن ئاخىرىدا، خەتنىڭ ئاخىرىدا ئۇلار يەنە شۇنداق دەيدۇ، ئەكبەر ئاشۇ مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ ئىچىدىكى بىرسى. ھەم مۇشۇ مۇشۇ مىليونلىغان ئۇيغۇرلار ھازىر مۇشۇ ھېلىقى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن بۇنى ھەتتا مەسىلەن مىللىي قىرغىنچىلىق دەپ قارار چىقاردى دەپ ئاشۇلارنىمۇ دەيدۇ ئەمدى ھەم ئۇلارنىڭ مەقسىتى شۇ بىرىنچىسى ئۇكامنى قويۇپ بەرسۇن بۇ بىزگە ئەمدى بىر ئالاھىدە بۇ يەردە بىز بىزنىڭ شەخسىي ئۇلارغا نىسبەتەن شەخسىي ئازاب دەپ ئاپتۇ بۇنى. شەخسىي ئازاب، چۈنكى بىر ئۆزىمىزنىڭ مەكتەپدىشى ئازابلانسا بىزمۇ ئازابلىنىمىز دېگەن گەپ بىرىنچىسى. ئىككىنچى تەلىپى مىليونلىغان ئۇيغۇرلار ئايەدە بۇنداق ئازاب سېلىۋاتىدۇ، ئۇلارنىمۇ ئاياغلاشتۇرۇشىمىز كېرەك دېگەن ئىككى شەرتنى قويغان. ئاخىرىدا رەيھان ئەسئەت خانىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لاگېرلارنى تاقىماي تۇرۇپ ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلماي تۇرۇپ خىتاي ۋە ئامېرىكا مۇناسىۋىتىدە ياخشىلىنىش بولمايدىغانلىقىنى كۆرسەتتى.

پرېزىدېنت ئەمما خەلقنىڭ پىكرى قانداق دېگەن ۋاقىتتا بۇ ئۇيغۇر ئىشىنى چوقۇم كۈن تەرتىپكە ئېلىش كېرەك دېگەن پۈتۈن ئامېرىكىلىق ئاشۇنداق دەۋاتىدۇ. ئاشۇنداق بولغانكى ئۇ پرېزىدېنت بايدېن خەلققە جاۋاب قىلىش كېرەك چوقۇم ئۇيغۇر ئىشىنى مېنىڭچە ئوتتۇرىغا قويىدۇ.
بولۇپمۇ مۇشۇ ھېلىقى ئامېرىكا گراژدانى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆيدىكىلىرىنىڭ ئائىلىدىكىلىرىنىڭ ئەھۋالىنى چوقۇم دەيدۇ دەپ ئويلايمەن. جو بايدېن بىلەن شى جىنپىڭنىڭ بۇ قېتىمقى ئۇچرىشىشى ئۇيغۇر جامائىتى ئارىسىدىمۇ قىزىق مۇھاكىمە تېمىسى بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدېننى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى تەيۋەن مەسىلىسى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە جەنۇبىي دېڭىز مەسىلىسى قاتارلىق مۇھىم مەسىلە قاتارىدا كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن دەپ قارايدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى ئەمدى ئامېرىكا كۆرۈشكەندىن كېيىن بايدېن پرېزىدېنت نېمىلەرنى تەلەپ قويىدۇ دېگەن ۋاقىتتا، مېنىڭچە بىرىنچى ئامېرىكىنىڭ قويىدىغان تەلىپى ئورۇسقا بېرىلىدىغان ياردەمنى توختات دەيدۇ. ئىككىنچى تەلىپى ئوتتۇرا شەرقتىكى پەلەستىن خاماسلارغا بېرىۋاتقان، تالىبانغا بېرىۋاتقان پۈتۈن ياردەملىرىڭنى توختات دەيدۇ. خەلقئارا سەھنىدە بىز بىلەن بىرگە تۇر، بىز ئىقتىسادتا شۇنىڭدا ساڭا بوشىتىمىز دەپ شۇنداق ۋەدە بېرىش ئېھتىمالى چوڭ. ئەمدى بۇنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر مەسىلىسى بار بولامدۇ، تىبەت مەسىلىسى بار بولامدۇ؟ بار بولىدۇ. بەلكىم سۆھبەتنىڭ بېشىدا كىشىلىك ھوقۇق، ئۇيغۇر مەسىلىسى، تىبەت مەسىلىسى، خوڭكوڭ مەسىلىسى دەپ ھەممىنى بىر قۇر قويىدۇ. ئەمما ئۇ ئامېرىكىنىڭكى بۇ كۆرۈشتىكى ئاساس، مەركەز بولغان تېما بولمايدۇ. ئەپسۇس، مەن ئۇيغۇر، مېنىڭچە بولسا مەركەز بولسا دەيمەن، ئەمما لېكىن ئۇنداق بولمايدۇ. بۇ يەردىكى مەركەز تېما خىتاينىڭكى رۇسقا بېرىدىغان ياردىمىنى توختىتىش، ئوتتۇرا شەرقتە ئوت قۇيرۇقلۇق قىلىدىغاننى توختىتىش، بۇ ئىككى نەرسە، ھە ئۇنىڭدىن كېيىن تايۋەنگە قىلىدىغان زوراۋانلىق تاجاۋۇزىنى ۋاز كەچ دەپ بۇ ئۈچ مەسىلە ئەڭ نېگىزلىك مەسىلە، مەركەز مەسىلە بولۇپ بۇ يەردە سۆھبەت. ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئەمدى قالغان مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسى خۇددى بىر يىلقى كۆرۈشكەن ۋاقتىدا ئىككى تەرەپ بىرەر قۇر ئۆزىنىڭ مەيدانىنى دېگەنگە ئوخشاش، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىمۇ كىشىلىك ھوقۇق، ئۇيغۇر مەسىلىسى، تىبەت مەسىلىسى ھەممىنى بىرەر قۇر خىتايغا ئاڭلىتىپ، بىز بۇلارغىمۇ كۆڭۈل بۆلىمىز، بۇ مەسىلىلەرنىمۇ ھەل قىلىشىڭلارنى تەلەپ قىلىمىز، دەپ ئۆتۈپ كېتىپ، ئەمما نۇقتىلىق مەسىلە، يۇقىرى دېگەن ئۈچ بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بەلكىم تۆتىنچىمۇ بولىدۇ. ئۇ تۆتىنچىسى نېمە دېگەندە، خىتاي بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىنىڭكى قويۇقلاشتۇرۇش ئارقىلىق كېلەر يىلدىكى سايلامنىڭ ئالدىدا ئامېرىكىنىڭ ئىقتىسادىنى بىر قەدەر ياخشىلاش. ئۇنىڭدىن خىتايمۇ مەنپەئەت ئالىدۇ. ئامېرىكىنىڭ مەنپەئەتى ئىقتىساد ئازراق ياخشىلانسا، بايدېننىڭ قايتا سايلىنىشىغا بىر كوزىر بولىدۇ. ئاق ساراينىڭ بىلدۈرۈشىچە، پرېزىدېنت بايدېننىڭ شى جىنپىڭ بىلەن ئۇچراشقاندىكى ئاساسلىق سۆھبەت تېمىسى

مەزكۇر سىن كۆرۈنۈشىدە شى جىنپىڭنى كۈتۈۋېلىشقا چىققان خىتايلار تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن ئېگىز كۆتۈرۈپ ماڭغان كۆك بايراقنى خىتاينىڭ قىزىل بايرىقى بىلەن توسۇۋېلىشقا ئۇنىڭ ئاۋازىنى بېسىقتۇرۇشقا ھەرىكىتىنى تىزگىنلەشكە ئۇرۇنغان ئون تۆتىنچى نويابىر خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ ئامېرىكىنىڭ سان فرانسىسكو شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن ئامېرىكىغا كەلگەن بولۇپ ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى تىبەت ئەركىنلىك ئوقۇغۇچىلار ئۇيۇشمىسى ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى سان فرانسىسكو ئايرودرومىدىكى شى جىنپىڭ ئۆتىدىغان يول بويىدا نامايىش تەشكىللىگەن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ نامايىشنىڭ تەشكىللىنىشى ۋە مەقسىتى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بەردى ئونىنچى ئاينىڭكى ئوتتۇرى پولىتىكودا شى جىنپىڭ كېلىدىكەن دەپ ئاڭلىغان كۈندىن باشلاپ ستۇدېنتىس فور فرى تىبەت ھىچ كېي دى سى ئاندىن ئۇيغۇر ئامېرىكا بىرلەشمىسى تەشكىللەشكە باشلىدۇق بىزنىڭ ئاساسلىق مەقسىتىمىز ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ، خوڭكوڭلۇقلارنىڭ، تىبەتلىكلەرنىڭ، خىتاي تەرىپىدىن بېسىلغان ھەممە مىللەتلەرنىڭ ئاشۇ يەردە بىرلىك ئىچىدە تۇرۇپ، شى جىنپىڭنى ھېچبىرىمىزنىڭ قارشى ئالمايدىغانلىقىنى، ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىۋاتقان، قولىدا ئۇيغۇرنىڭ قېنى بار مۇشۇنداق دىكتەيدور، فاشىست بىر جىنايەتچىنىڭ ئامېرىكىغا كېلىشىنى قارشى ئالمايدىغانلىقىمىز، بىزنىڭ ئاۋازىمىزنى توختىتالمايدىغانلىقى، يوق قىلالمايدىغانلىقىنى جاكارلاش بولدى. مېنىڭچە، نامايىشىمىز ياخشى بولدى دەپ ئويلايمەن، چۈنكى ئاشۇ ئايروپىلان ئىستانسىسىدىن چىققاندىكىنلا تۇنجى كوچىغا ئەگىلىدىغان يەردىلا تۇردۇق. بۇ خىتايلار ئاپتوبۇس ئاپتوبۇس بىلەن كەپتۇ، مەكتەپ مەكتەپ بويىچە كەپتۇ، خىتاي ئەمبېسسىنىڭمۇ خىتاي ئوقۇغۇچىلىرىغا يازغان ئېمېللىرىنى كۆردۇق، ھەممىڭلار چىقىڭلار ئاپتوبۇس ئورۇنلاشتۇرىمىز، تاماق ئورۇنلاشتۇرىمىز دېگەن خەتلەر بار ئىدى.

تىبەتكە ئەركىنلىك ئوقۇغۇچىلار ئۇيۇشمىسى سان فرانسىسكو ئايرودرومىدىكى نامايىشتا تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇننىڭ خىتايلار تەرىپىدىن پاراكەندىچىلىككە ئۇچراۋاتقان كۆرۈنۈشىنى ئېكستە ھەمبەھىرلىگەن بولۇپ بىر تىبەت ئوقۇغۇچى نەق مەيداندىن بۇ كۆرۈنۈشنى ئاڭلاتقان ئۇ تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇننى كۆرسىتىپ تۇرۇپ مۇنداق دېگەن مانا بۇ تۇرسۇنئاي ئۇيغۇر لاگېر شاھىتى شى جىنپىڭ ئۇنى بىر يىل يىغىۋېلىش لاگېرىغا قامىغان، ئۇنى قىينىغان. ماۋۇ خىتاي ئوقۇغۇچىلار ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزگەن شۇ ھاكىمىيەتنى قوللاپ، بۇ يەردە نومۇس قىلماي قاراپ تۇرۇشماقتا. ئۇلارنىڭ ۋىجدانى يوقمۇ؟ بۇلارنى خىتاي تەرەپ پۇل بېرىپ، چۈشلۈك تاماق بېرىپ بۇ يەرگە توشۇغان. بۇلار لاگېر شاھىتىغا سېنىڭ كەچمىشلىرىڭ چوڭ ئىش ئەمەس، دېمەكتە. مانا بۇ كوممۇنىست خىتايدۇر.
تۇرسۇنئاي زىياۋۇدۇن خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ شى جىنپىڭنىڭ ئايرودرومغا چۈشۈپلا تۇنجى كۆرگەن كۆرۈنۈشىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقى بولۇشىنى كۆزلەپ خىتاي نامايىشچىلىرىنىڭ ھەيۋىسىگە قارىماستىن ئالدىغا بۆسۈپ ئۆتكەنلىكىنى بايان قىلدى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنى تارتىۋالغان خىتاي بىرىنچى بولۇپ بىزنىڭ بايرىقىمىزنى كۆرۈپ ئۇنىڭ يۈرىكى تىترىسۇن دېدىم بىزنىڭ بارلىقىمىزنى ھېس قىلسۇن بىز چوقۇم خىتاينىڭ ئالدىغا ئۆزىمىزنىڭ بايرىقىمىزنى كۆتۈرۈپ چىقىمىز دېگەن بىر ئىدىيە كىرىپ ئارىسىدىن ئۆتۈپلا باردىم Free East Türkistan دەپ ۋارقىرىدىم ئاشاق ئۆتۈپ. چوقۇم بىزنىڭ ۋەتەندە سېنىڭ بايرىقىڭ لەپىلدىمەيدۇ، بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە بىزنىڭ بايرىقىمىز لەپىلدەيدۇ، خىتاي كۆرسۇن شى جىنپىڭ دېدىم. بىزنىڭ سانىمىز ئالتە يەتتە، خىتاينىڭ سانى دېگەن يۈز نەچچىگە بارىدۇ، ئىككى تەرەپتە تۇرۇۋالدى، قىزىل بايراقلارنى ئۈلگىدەك ئەتىقىپ ئۇلار دېگەن ئاشۇ يېنىمدا لىق خىتاي تەر ئەتراپىمدا جۈگلەپ كېلىۋاتىدۇ. بۇلارنىڭ مەقسىتى شى جىنپىڭ ئاشاقتىن كەلگەندە بىرىنچى بولۇپ بىزنىڭ بايراقنى كۆرسەتمەي قويماقچى ئىدى. شۇنىڭ ئالدى تەرەپكە تېخىمۇ ماڭدىم، ھېلىقى بىر قىزام بىر خىتاي مەندىن بەكرەك كېلىپ ئالدىمغا كېلىپ سۆكۈشۈپ بايراقنى مېنىڭ بايرىقىمنى توسماقچى ئىدى. ئۇيغۇرچىلاپ دېدىم، چۈشەنسىمۇ چۈشەنمىسىمۇ، چوقۇم سېنىڭ مۇشۇ بايرىقىڭنى قاداۋاتقان مېنىڭ ۋەتىنىمگە ھامان بىر كۈن ئاپىرىپ مۇشۇ بايراقنى مەن قادايمەن، بىلەمسەن؟ ئۇيغۇرلار بايرىقىنى، چوقۇم ۋەتىنىمىزنى ئالىمىز قولىمىزغا دەپ ماڭدىم، ئۇيغۇرچە چۈشەنمىسىمۇ. ئالدىدىم، مەنمۇ ماڭدىم، ئۇ مېنىڭدىن بەكرەك ئىشتىرىدۇ مېنى، ئىشتەسەڭ ئىشتە دېدىم، سوقاشمىدىم، ماڭىۋەردىم، بايراقنى ۋارقىراۋەردىم. ئالدىمىز تەرەپ تىبەتنىڭ ئۇدۇلىغا كېلىپ، بۇ دېگەن كەينىمدىن ئاشۇ رەسمىي مېنى سېنىڭ بايرىقىڭنى يوق قىلىمەن دېگەن تىبەتنىڭ ئادەملىرى چىدىيالماي كەتتى، بايرىقىنى بىر تارتىپ چۈشۈرۈۋەتتى.
مەزكۇر نامايىشقا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى قاتارلىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە سان فرانسىسكو ئەتراپىدا ياشايدىغان ئۇيغۇرلارمۇ قاتناشقان ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى خادىمى زۇبەيرە خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ بۇ قېتىمقى نامايىشنىڭ قىزىلغا قارشى كۆكنىڭ ھەقسىزلىققا قارشى ھەققانىيەتنىڭ جېڭى بولغانلىقىنى ئېيتتى قورقۇپ قالمىدۇق ئۇلاردىن ئۇزۇن خىتاينىڭ قان بايراقلىرىنىڭ ئارىسىدا بىز ئارا ئارىسىغا قەدەم قەدىمىگە سوقۇپ كىرىپ نەچچىمىز بولغىنىمىز بىلەن مۇنداق ئېيتقان ۋاقتىدا ئالتىمىز ئالتە مىڭغا تېتىغاندەك ئىشنى قىلدۇق ئۇ يەردە خىتاينىڭ قان بايرىقىغا قارشى بىزنىڭ كۆك بايراقلىرىمىز تىبەتلىكلەرنىڭ بايراقلىرى خوڭكوڭلۇقلار خىتاي دېموكراتچىلىرىنىڭ قارشىلىقلىرى دېگەندەك بىز ھەق تەرەپتىكىلەر ئاز بولساقمۇ، ھەقسىز تەرەپتىكى تاجاۋۇزچىلارنىڭكىگە بىز تېتىدۇق. مەن ئاشۇنداق قارايمەن. پۇل بېرىپ ئەكەلگەن ياسالما خىتايلارنىڭ، ئۇلارنىڭ رەڭگىدە، ئۇلارنىڭ تۇرقىدا، ئۇلارنىڭ تۇرۇشىدا ۋەھىمىدىن باشقا نەرسىنى كۆرمەيسىز. بىز ھەق داۋاچىلىرى يۈرىكىمىزدىن بولغاچقا، ئۇلارنىڭ ئۈستىدىن ھەر قاچان ئۆزىمىزنى غالىپ ھېس قىلدۇق. ھەم غالىپ تۇتتۇق ئاشۇ ۋىدېئو كامېرالىرى پۈتۈن نېمىسى بىلەن ماشىنىدا تۇرۇپ ئاشۇ خىتايلار بىزنى تارتتى رەسىملەر ۋىدېئولارغا ئېلىپ ماشتا گەرچە ئۇ خىتاينىڭ نەچچە يۈزلىگەن بايراقلىرى بىلەن بىزنى قورشاپ ئاشۇ يەردە ئاشۇنداق تۇرغان بولسىمۇ ئەمما ئۇ خىتايلاردا بىزدەك جۈرئەت يوق ئۇ خىتاينىڭ باشلىقىنىڭ ماشىنىلىرى كەلگەن ۋاقتىدا بىز سەكرەپ ئۆتۈپ ئاشۇ نېمىدىن گەرچە بىز ئاز بولساقمۇ خىتاينىڭ كۆزىگە بىرىنچى بولۇپ كۆرۈنگىنى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقى بىلەن تىبەتلىكنىڭ بايرىقى بولدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى قارايمىزكى، بىز غەلىبە قىلدۇق تۈنۈگۈن.
ئاخىرىدا تۇرسۇنئاي زىياۋدۇن خانىم مۇنداق دېدى.
ئەي شى جىنپىڭ، مىليونلىغان قان پەقەت بىر مېنىڭ قېنىم ئەمەس. مەن مەن يېرىم جان بولۇپ قالغان بولسام، ماڭا ئوخشاش نەچچىلىغان قىزلار، نەچچىلىغان يىگىتلەر، نەچچىلىغان قىران ياشلىرىمىزنى، بالا چاقىلىرىمىزنى ئۆلتۈرۈۋەتتىڭ. قان كېچىپ كېلىۋاتىسەن مەيەگە. سەن كېلىدىغان دۆلەت ئەمەس بۇ. ئامېرىكىدەك بۇنداق كىشىلىك ھوقۇقنى بىر. ئىتلارنىمۇ شۇنچىلىك قەدىرلەيدىغان بىر دۆلەتكە سەن قانداق ئاياق باستىڭ؟ بۇ قان سېنى قويۇۋەتمەيدۇ، ھامان بىر كۈنى بىز ۋەتىنىمىزنى تارتىپ ئالىمىز سەندىن. زۇبەيرە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇلار بۇ نامايىشنى شى جىنپىڭ خىتايغا قايتقۇچە، يەنى ئون يەتتىنچى نويابىرغىچە داۋام قىلىدىكەن. بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى.

خەلقئارادىكى داڭلىق ئاخباراتلاردىن مۇھاپىزەتچى ژۇرنىلىنىڭ ئۆتكەن ئايدا بېيجىڭدا ياشاۋاتقان ياش ئۇيغۇر رېژىسسور ئىكرام نۇرمەمەتنىڭ ئۈرۈمچى ساقچىلىرى تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەنلىكى ۋە سوتلىشىش ئالدىدا ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلغان ئىدى مۇخبىرىمىزنىڭ ئۈرۈمچىگە قارىتا ئېلىپ بارغان تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا ئىكرام نۇرمەمەت ئۈستىدىن يىگىرمە يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى سوت ئېچىلغانلىقى ۋە تەڭرىتاغ رايونلۇق دۆلەت ئامانلىق ئەترىتىنىڭ قولىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى دەلىللەندى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
مۇھاپىزەتچى ژۇرنىلىنىڭ خەۋىرىدە بايان قىلىنىشىچە، ئىكرام نۇرمەمەت بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى بېيجىڭدىكى ئۆزى ئولتۇرۇشلۇق تەۋەلىكنىڭ ساقچىلىرى تەرىپىدىن چاقىرتىلغان ۋە ئۈرۈمچىدىن كەلگەن ئۈچ نەپەر ساقچىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىلگەن ئۇ بېيجىڭدا ئېلىپ مېڭىلىشنىڭ ئالدىدا ئايالى ئارقىلىق ئۇنىڭ كىيىم كېچەكلىرى ئەكەلدۈرۈلگەن بۇ چاغدا ئايالى ساقچىلاردىن يولدىشىنىڭ نېمە ئۈچۈن ئەكېتىلىۋاتقانلىقىنى سورىغان ئۈرۈمچى ساقچىلىرى تەكشۈرۈلىدىغان ئىشى بار دەپ جاۋاب بەرگەن بېيجىڭ ساقچىلىرى بولسا ئىكرامنىڭ تېررورلۇققا ئالاقىدار بىر دېلوغا چېتىلىپ قالغانلىقى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئەكېتىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان. مۇھاپىزەتچى ژۇرنىلىنىڭ كىملىكىنى ئاشكارىلاشقا بولمايدىغان بىر مەنبەگە ئاساسەن يەنە بايان قىلىشىچە، ئىكرام نۇرمەمەتنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئانىسى ئىكرام ئۈرۈمچىگە ئەكېلىنگەن كۈنى ئايرودرومغا چىقىپ، ئوغلىنى كۆرۈۋېلىشقا تىرىشقان، ئەمما ساقچىلار ئىكرامنى ئانىسىغا يېقىنلاشتۇرماستىن، يىراقتىن ئېلىپ ماڭغان. ئانىسى ئوغلىنىڭ ئۈچ ساقچى تەرىپىدىن يالاپ ئېلىپ مېڭىلىۋاتقان كۆرۈنۈشنى ۋىدىيوغا ئېلىۋالغان. ئەنە شۇ كۈندىن ئېتىبارەن ئىكرامنىڭ بېيجىڭدىكى ئايالى ۋە ئۈرۈمچى ئىككىنچى دوختۇرخانىدا ئىشلەيدىغان ئانىسى ئىكرام نۇرمەمەت ھەققىدە ھېچقانداق ئۇچۇر ئالالمىغان. بىز ئىكرام نۇرمەمەتنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدە مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن ئۈرۈمچىدىكى ئالاقىدار ساقچى ئورگانلىرىغا تېلېفون قىلدۇق. سايباغ رايونلۇق ساقچى ئىدارىسىنىڭ بىر خادىمى ئۆزىنىڭ بۇنداق بىر دېلودىن خەۋىرى يوقلۇقىنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرلىكتە، بولغان تەقدىردىمۇ جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنىڭ

بۇ سىلەرنىڭ ئىدارىنىڭ ئورنى قەيەردە؟ بۇ بىزنىڭ ماۋۇ ماي قۇلۇپنىڭ قېشىدا بىزنىڭ ئىدارە. ئا، تەڭرىتاغ رايونلۇق ساقچى ئىدارىسى ئەمەسمۇ؟ ماۋۇ سايباغ فېنجۈلۈك ج خ ئىدارىسى، جى. بۇ سوت بۇ شۇ ئونىنچى ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ئېچىلىپ بولۇشى كېرەكتى. دېمەك، ھازىرغىچە سىز ئۇقمايسىز، شۇنداقمۇ؟ مەن ئۈرۈمچىگە ھازىر كىردىم، سىرتتىن. ئىكرام نۇرمۇھەممەت ئەسلىدە تۈركىيەدىكى مارمارا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سەنئەت ۋە سېنارىيە كەسپىنى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى پۈتتۈرۈپ، بېيجىڭغا قايتقان ۋە بېيجىڭدا تۇغۇلۇپ ئۆسكەن بىر ئۇيغۇر قىز بىلەن توي قىلغان، ئۇ تيەنجىندە مۇستەقىل ئېلان ۋە قىسقا فىلىم ئىشلەش بىلەن شۇغۇللانغان، تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۈرۈمچى شەھەرلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ بىر ئەمەلدارى دەسلەپتە ئىكرام نۇرمەممەتنىڭ دېلوسىدىن تۈزۈكرەك خەۋىرى يوقلۇقىنى تىلغا ئېلىش ئارقىلىق ئەڭ ئاز مەلۇم دەرىجىدە بىلىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
ھە بۇ تۇجىڭلىمۇ؟ ھە مەن غۇ. ھە قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟ ھە قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ تىنچلىقمۇ؟ ياخشى ياخشى. ماۋۇ يىگىرمە يەتتىنچىسىدا سوتى ئېچىلغان

مېنىڭ تۈزۈكرەك خەۋىرىم يوق. ئارقىدىن بولسا، ئىكرام نۇرمەممەتنىڭ تەڭرىتاغ رايونلۇق ساقچى ئىدارىسى تەرىپىدىن تۇتۇپ تەكشۈرۈلۈۋاتقانلىقىنى دەلىللىدى.
بۇ نېمە بىلەن ئەيىبلەندى؟ نېمە دەپ ئەيىبلەندى بۇ بالا ئەمدى ئاساسلىقى؟
بۇنى ئاشۇ بىزنىڭكى تيەنشەن رايونلۇق گۇڭئەنجۈدىكىلەر ئىشلەۋاتقان ھە. فىلىملىرىدىن مەسىلە چىققان گەپمۇ؟ ياكى تۈركىيەدە ئوقۇۋاتقان چاغدىكى ھاياتىدىن مەسىلە چىققان گەپمۇ؟ بۇ ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلىرىدە. مەن سىزگە دېدىمغۇ ئەزىزىم بىز ئىشلىمىدۇق، مەن سىزگە جاۋاب بېرەلمەيمەن. تيەنشەن رايونلۇق جىنايى ئىشلەر ئەترىتى ئىشلەۋاتقان ھە. مۇھاپىزەتچى ژۇرنىلىنىڭ خەۋىرىدە يەنە ئىكرام نۇرمەممەتنىڭ ئۈستىدىن سوت ئېچىلىش ئالدىدا ئىكەنلىكى، سوت كۈنىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئۆكتەبىر ئىكەنلىكى قەيت قىلىنغان. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان، ئەمما ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان ئۈرۈمچىدىكى بىر سوت خادىمى ئىكرام نۇرمەممەتنىڭ سوتىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئېچىلغانلىقى، سوتتا ئىكرامنىڭ بارلىق ئەيىبلىمىلەرنى رەت قىلغانلىقى، نەتىجىدە سوت ھۆكمىنىڭ كېلەر يىلى بىرىنچى ئايغا قالدۇرۇلغانلىقىنى مەلۇم قىلدى تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان تەڭرىتاغ رايونلۇق دۆلەت ئامانلىق ئەترىتىنىڭ بىر خادىمى ئىكرام نۇرمەممەتنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى سوتلانغانلىقىدىن خەۋىرى بارلىقى ئەمما سوتنىڭ كونكرېت جەريانى جۈملىدىن ئىكرام نۇرمەممەتنىڭ ئەيىبلىمىنى نېمە دەپ رەت قىلغانلىقى ھەققىدە يۇقىرى ئورگانلاردىن رۇخسەت ئالماي تۇرۇپ جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى

شۇ ئىدارەمنىڭ باشلىقلىرى مۇناسىۋەتلىك بۆلۈملەردىن مۇشۇ سوئال توغرۇلۇق سوئال سورايمەن دېسىڭىز بولىدۇ، ئاشۇلارنىڭ رۇخسىتىنى ئەپ بولغاندىكىن، ئاشۇلار ئەدەم ئورۇنلاشتۇرغاندىكىن، ئاندىن كېيىن سىزنىڭ سوئالىڭىز سورىڭىز جاۋاب بەرسەك بولىدۇ. بۇ ئىشلىگەن فىلىملىرى سەۋەبلىك سوتلاندىمۇ ياكى ئەيىبلەندىمۇ ياكى ئاشۇ تۈركىيەدىكى ئوقۇش مەزگىلىدە چىققان بىر چاتاق شۇ بىرەر ئىش توغرىسىدا سوتلاندىمۇ؟ بۇ سوئالنى سىز يەنە گوباۋ دادۈينىڭ بىزنىڭ ئاشۇ يەنە بىر ئۈستى گوباۋ دادۈينىڭ مەسئۇل نېمىسى بار جۇرېنلار شۇ جۇرېندىن سورىسىڭىز بولىدۇ. جۇرېن قوپۇپ مۇناسىۋەتلىك سوئالغا جاۋاب بېرىش بۇ يىگىرمە يەتتىنچى چىسلا شۇ سوت ئېچىلغانلىقىدىن سىزنىڭ خەۋىرىڭىز بارمۇ يوقمۇ؟
خەۋىرىم خەۋىرىم بار لېكىن ئەندى خەۋەرىم يوق دېسەم بولمايدۇ چۈنكى مەن ئۈستىنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىپ تۇرۇپ ھەر قانداق سوئالىڭىزغا ئەمدى جاۋاب بەرسەم بولىدۇ.
مەلۇم بولۇشىچە، ئىكرام نۇرمەممەت مۇستەقىل ئېلان ۋە قىسقا فىلىم ئىشلەپ، مۇستەقىل ئىگىلىك تىكلەش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتقان ياشلاردىن بولۇپ، ئۇنىڭ ھازىرغا قەدەر ئىشلىگەن فىلىملىرى گەرچە ھۆكۈمەتكە قارشى بىر مەيداندا بولمىسىمۇ، ئەمما ھۆكۈمەتنىڭ تەشۋىقاتىغا ياندىشىدىغان،

تۈركىيەلىك رېژىسسور جامال ئاققۇشنىڭ رېژىسسورلۇقىدا ئىشلەنگەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تېمىسىدىكى ئۈنسىز پەرياد ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم ئون بىرىنچى نويابىر كۈنى تۈركىيەنىڭ بۇرسا شەھىرىدىكى تەييارە مەدەنىيەت مەركىزىدە قويۇلغان بۇ فىلىم مۇشۇ مەزگىلدە ئامما بىلەن يۈز كۆرۈشكەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تېمىسىدىكى بىر قانچە ھۆججەتلىك فىلىملارنىڭ بىرىدۇر رېژىسسور جامال ئاققۇشنىڭ ئېيتىشىچە بۇ فىلىم ئىككى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ يەتمىش توققۇز يىللىقى ۋە توقسان يىللىقى خاتىرە كۈنىدە ئاممىنىڭ دىققىتىغا سۇنۇلغان ئىكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارى مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر. خىتاينىڭ نەچچە يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان سىستېمىلىق باستۇرۇشى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەزمۇن قىلىنغان، شۇنىڭدەك شاھىتلارنىڭ بىۋاسىتە ئۆز ئاغزىدىن ئاڭلىتىلغان ئۈنسىز پەرياد ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم ئون بىرىنچى نويابىر كۈنى ئىككى قېتىملىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن جامائەتكە سۇنۇلدى. تۈركىيە دۆلەتلىك رادىيو ۋە تېلېۋىزىيە ئىدارىسىدىن پېنسىيەگە چىققان تۈرك رېژىسسور جامال ئاققۇش ئەپەندىنىڭ رېژىسسورلۇقىدا ئىشلەنگەن بۇ ھۆججەتلىك فىلىم ئون بىرىنچى نويابىردا ئوسمانلى ئىمپېرىيىسىنىڭ تارىختىكى پايتەختى بولغان بۇرسا شەھىرىگە جايلاشقان تەييارە مەدەنىيەت مەركىزىدە كۆرسىتىلگەن. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان جامال ئاققۇش ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ قېتىمقىسى فىلىمنىڭ تۇنجى مەيدان كۆرسىتىلىشى بولۇپ، بۇرسىدىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ مەسئۇلى، بولۇپمۇ تۈركىي مىللەتلەرنىڭ ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىنىڭ مەسئۇللىرى، ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىلىرىدىن بولۇپ نۇرغۇن كىشى قاتناشقان. مەزكۇر فىلىمگە ھەممىلا كىشى قىزىققان بولۇپ، زال ئىچى كۆرۈرمەنلەر بىلەن لىق تولغان. بۇ پائالىيەتكە ساھىبخانلىق قىلغان تۈركىيەدىكى تۈركمەن يۈرۈك فېدېراتسىيەسى رەئىسى، رېژىسسور جامال ئاققۇش ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، mundoq dedi Bursa'daki etkinliği Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin 79. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ise 91. kuruluş yıl dönümü yani Doğu Türkistan Milli Günü dolayısıyla ve bu konuda hazırladığımız bir soykırım hikayesi Sessiz Çığlık belgesel filminin gala gösterimini yapmak amacıyla tertip ettik.
Biz Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin 79. yıllığı, شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىنىڭ توقسىنىنچى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بۇرسا شەھىرىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بايان قىلىنغان ئۈنسىز پەرياد ناملىق ھۆججەتلىك فىلىمنى كۆرسىتىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدۇق. بۇ پائالىيەتنى بۇرسىدىكى قىرىم تاتارلىرى جەمئىيىتى، دۇنيا ئاخىسكا تۈركلىرى جەمئىيىتى، ئۇلۇداغ يۈرۈك تۈركمەنلىرى بىرلىكى، ئەزەربەيجان مەدەنىيەت مەركىزى، يۈسۈپ يۈزلۈكلەر جەمئىيىتى، ئەنقەرە مائارىپ ۋە مەدەنىيەت ۋەقپى قاتارلىق تەشكىلاتلارنىڭ ماددىي ياردىمى بىلەن ئۆتكۈزدۇق. سىز قانداق بولۇپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى بايان قىلىنغان بۇنداق بىر فىلىمنى ئىشلەشكە قىزىقىپ قالدىڭىز؟ degan savolimizga rejissor Cemal Akkuşaperdi mındık cevap verdi.
Belgesel, film ve sosyal medya bu konular bizim ilgi alanımız. Bu konuda ne yapabiliriz araştırmaya başladık ve aslında sosyal medyada, internette Doğu Türkistan davasını anlatan derli toplu bir görüntünün, bir bilginin olmadığını fark ettik.
Hüccetlik film işleş menin kesbim. شۇڭا مەن بۇ توغرىلىق نېمىلەرنى قىلالايمەن دەپ ئىزدەندىم. تور دۇنياسىدا، بولۇپمۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا شەرقىي تۈركىستان توغرىسىدا ئىشلەنگەن ياخشى ھۆججەتلىك فىلىملەرنىڭ كەملىكىنى ھېس قىلدىم. بۇ ھەقتە تۈرك خەلقىنىڭ توغرا مەلۇماتقا ئېھتىياجى بار ئىدى.

ھۆججەتلىك بايانلار ئاساسىدا يورۇتۇلغان. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان بۇرسىدىكى ئۇلۇداغ ئۇنىۋېرسىتېتى سەنئەت كەسپى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەردەم ئۆزدەمىر ئەپەندى مۇراسىمدا تۈرمىدىكى ئۇيغۇر ناخشىچى ئابدۇرېھىم ھېيتنىڭ ناخشىلىرىنى دۇتار بىلەن ئورۇنلىغان. ئۇ ئۆزىنىڭ ھۆججەتلىك فىلىمنى كۆرگەندىن كېيىنكى təsiratına bayan qılıb mundaq dedi.
Kısa 25 dakikalık ama her türlü meseleyi gerektiği şekliyle bazı böyle belgelerle, bilgilerle ortaya koymuşlar. E, Birçok hepimizi etkiledi açıkçası. Böyle bir şey daha önce görmemiştim hani Türkçe olarak.
Bu hüccet film 25 minutluk işlengen bulup filmde Uygur kırgınçılığı delil ispatla bilen oturuğu koyuluptu. Filmni görüp hemimiz بەك تەسىرلەندۇق. چۈنكى مەن بۇرۇن ئۇيغۇرلار توغرىسىدا ئىشلەنگەن بۇنداق بىر ھۆججەتلىك فىلىم كۆرۈپ باقمىغان ئىدىم. بەلكى باشقا تىللاردا ئىشلەنگەن بولۇشى مۇمكىن. لېكىن بۇنى تۈرك تىلىدا ئىشلەنگەن ئەڭ ياخشى ھۆججەتلىك فىلىم دېيىشكە بولىدۇ. شۇڭا بۇنى بارلىق تۈرك خەلقىگە كۆرسىتىشىمىز كېرەك. تۈركىيە رادىيو تېلېۋىزىيە ئىدارىسى تۈركىيە ئاۋازى رادىيوسىدا ئىشلەۋاتقان مىركامىل قەشقەرلى ئەپەندى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى بايان قىلىنغان ھۆججەتلىك فىلىمنى ئىشلىگەن جامال ئاققۇش ئەپەندىنىڭ پېنسىيەگە چىققان تەجرىبىلىك ھۆججەتلىك فىلىم ئىشلىگۈچى ئىكەنلىكىنى، بۇ ھۆججەتلىك فىلىمنى

خىتاينىڭ نەچچە يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان سىستېمىلىق باستۇرۇشى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەزمۇن قىلىنغان شاھىتلارنىڭ بىۋاسىتە بايانلىرىنى ئاساس قىلغان نامى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل ۋە ئەنقەرە شەھەرلىرىدە كۆرسىتىلگەنىدى. مەزكۇر فىلىمنى ئىشلىگەن تۈرك رېژىسسور گۆكچىمەن خانىم ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق كۈنى مۇناسىۋىتى بىلەن شەرقىي تۈركىستانغا قۇلاق سالايلى ناملىق ھۆججەتلىك فىلىمنىمۇ ئىشلەپ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقاتقان ئىكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى. ئىگىلىنىشىچە، ئون تۆتىنچى نويابىر كۈنى شۋېتسارىيەنىڭ مورگېس شەھىرىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇشتۇرغان گۇۋاھلىق پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلگەن. شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق پائالىيىتىدە لاگېر شاھىتلىرىدىن بىرى بولغان گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم مورگېس شەھىرىدىكى خەلققە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بەرگەن. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى شىۋېتسارىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللادىن ئاڭلايسىلەر. شىۋېتسارىيەنىڭ مورگېس شەھىرىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تونۇشتۇرۇلدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى پاش قىلىشتا چوڭ رول ئوينىغان لاگېر شاھىتلىرىدىن بىرى بولغان گۈلباھار خاتىۋاجى خانىم ئون تۆتىنچى نويابىر كۈنى شۋېتسارىيەنىڭ مورگېس شەھىرىدىكى خەلققە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تونۇشتۇردى ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدىن بۇيان دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن پاجىئەلىك قىسمەتلىرىنى بايان قىلىش ئارقىلىق دۇنيا جامائىتىگە شۇنىڭدەك ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنت ۋە ھۆكۈمەتلىرىگە ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان زامانىۋى قىرغىنچىلىقنى تونۇشتۇرۇۋاتقان گۈلباھار خاتىۋاجى خانىمنىڭ بۇ قېتىمقى پائالىيىتى شىۋېتسارىيەنىڭ مورگېس شەھىرىدىكى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ مەركىزى جايلاشقان قەدىمىي قەلئەدە ئۆتكۈزۈلدى. پائالىيەت ئۆتكۈزۈلگەن قەدىمىي قەلئەنىڭ كارىدور ۋە پائالىيەت زاللىرىغا

بۈگۈن مەن ماۋۇ ئامنېستىيەنىڭكى شىۋېتسارىيەدىكى ئىشخانىسى، شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر بىرلىكى، ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىنىڭ بىرلىشىپ ئورۇنلاشتۇرۇشىدىكى ماۋۇ شىۋېتسارىيەنىڭكى موغژى دېگەن بىر شەھىرىدە ئۆتكۈزگەن گۇۋاھلىق بېرىش پائالىيىتىگە قاتناشتىم. بۇ موغژى دېگەن شەھەردىكى خەلقلەر مۇشۇ ئۇيغۇرنىمۇ بەك تونۇپ كەتمەيدىكەن. ئۇنىڭ كەينىدىن ئۇيغۇرنىڭكى بېشىغا كېلىۋاتقان مۇشۇ قىرغىنچىلىقتىن، زۇلۇمدىن خەۋەرسىز قالغانكەنتۇق. بۈگەن مەن ئۆزەمنىڭكى مۇشۇ لاگېردىكى ھاياتىمنى سۆزلەش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا مۇشۇ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن كېلىۋاتقان بېسىملار، زۇلۇملارنى سۆزلەپ، شۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى بۇلارغا ئاڭلاتقان بولدۇم. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئىككى تەتقىقاتچىمۇ سانلىق مەلۇماتلار، ئېنىق دەلىل-ئىسپاتلار ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلاتقان بولدى. مېنىڭ بەك خوش بولغىنىم زال لىق توشتى. قىزىقىپ ئاڭلاپ ياخشى بولغان سوئاللارنى ئوتتۇرغا قويدى. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە مۇشۇ يېقىن ئەتراپتىكى نۇرغۇن ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز يولنى جىراق كۆرمەي كېلىپ مۇشۇ پائالىيەتنى تۈگىتىپ قايتتى. مەن بۇنىڭدىن ئىنتايىن خوش بولدۇم، شۇنچىلىك ھاياجانلاندىم. تۆۋەندىكى ئاڭلىغۇچىلارمۇ شۇنداق ھېلىقى ئۆزلىرىنىڭكى ھېسداشلىقلىرىنى، قانداق قىلساق بىزگە ياردەم قىلالايدىغانلىقلىرىنى، دەپ ئۆزىنىڭ ھېسداشلىقلىرىنى بىلدۈردى. شۇنىڭ بىلەن بۇ پائالىيەت شۇنداق بىر خىل ئۈنۈملۈك، ياخشى ئاخىرلاشقان بولدى. بۈگۈنكى بۇ گۇۋاھلىق پائالىيىتىگە يەنە شىۋېتسارىيەدىكى ئۇيغۇر تارىخى تەتقىقاتچىسى، فىرانسىيە ئانا تىل مەكتىپىنىڭ ئۇيغۇر تارىخى ۋە ئانا تىل ئوقۇتقۇچىسى، ئوقۇتقۇچىسى ليون ئەپەندىم خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى مورگىس شەھەرلىك ياشلار گۇرۇپپىسىنىڭ پىدائىيلىرىدىن ئانتونى كېۋرىك ئەپەندىملەرمۇ قاتناشقان ئىدى بۇ قېتىمقى گۇۋاھلىق پائالىيىتىنىڭ رىياسەتچىلىكىنى قىلغان ئانتونى كېۋرىك ئەپەندىم نەق مەيداندىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ پائالىيەتنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى ۋە غەلىبىلىك بىر پائالىيەت بولغانلىقىنى تىلغا ئالدى.

بىزنىڭ مەقسىتىمىز مورج شەھىرىگە ئۇيغۇرلارنى تونۇشتۇرۇش ۋە ئۇلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان ئىشلار توغرىلىق سۆزلەشتى. خالىغان ھېلىقى نىشانىمىزغا يەتتۇق دەپ ئويلايمەن. چۈنكى نۇرغۇن كىشىلەر پائالىيەت تۈگىگەندىن كېيىن ماڭا رەھمەت ئېيتتى، بىزگە رەھمەت ئېيتتى. ھەقىقەتەن بەك جىق نەرسىلەرنى بۈگۈن بىلىۋالدىم دەپ شۇنىڭغا ئىنتايىن خۇش بولدۇم. بۇ پائالىيەتنى تەشكىللىگۈچىلەردىن شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سابىق رەئىسى ئەندىلى قاراخانلى ئەپەندىممۇ بۇ پائالىيەتنىڭ تەشكىللىنىش جەريانى ھەققىدە بولۇپمۇ ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى ئەزاسى ليون ئەپەندىمنىڭ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئەسلىدە خىتاي ئىشغال قىلىۋالغان بىر زېمىن ئىكەنلىكى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ شۇ زېمىننىڭ ئەسلى ھەقدارلىرى ئىكەنلىكىنى خىتاي يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنىڭ ئىشغالىيەت سىياسىتى ئىكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ، تولىمۇ تەسىرلىك بايان قىلغانلىقى ھەققىدە ئۆزىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى. گۈلباھار خانىم كىرىش سۆزىدە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا تۇپرىقى ئىكەنلىكى، ئۇيغۇرلارنىڭ بولسا تارىختا پادىشاھلىقلار قۇرغان ۋە ئۆتكەن ئەسىردە ئىككى قېتىم مەدەنىي جۇمھۇرىيەت شەكلىدە بىر دۆلەت قۇرغان، ئۇزۇن تارىخقا ئىگە مەدەنىيەتلىك بىر خەلق ئىكەنلىكى، بۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى خىتاينىڭ ئىشغال قىلغانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بېرىپ ئۆتۈپ، ھازىر بولسا خىتايلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرلارنى، يەنى مىللەت سۈپىتىدە يوق قىلىۋېتىش بىر سىياسىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى ھەمدە ئۆزىنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن، يەنى لاگېر، جازا لاگېرى ھەققىدە مەلۇمات بەردى، كۆپچىلىككە. بۇنىڭدىن باشقا يەنى. ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىدىن ليون ئەپەندىم شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان تۈركىي مىللەتلەرنىڭ تۇپرىقى ئىكەنلىكى، بۇ زېمىننىڭ خىتايلار تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنغانلىقى ھەم بۇ ئىشغالنىڭ باشقا ئىشغالچىلارغا ئوخشاشلا ئىشغال قىلغۇچى كۈچلەرنىڭ ئىشغال قىلىنغۇچىلارنى يەنى بۇ تارىختىن يەر يۈزىدىن يوق قىلىۋېتىش سىياسىتى يۈرگۈزىدىغانلىقىغا ئوخشاش خىتاينىڭ مۇشۇنداق بىر سىياسەت يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى، يەنى ئۇيغۇرلارنى پۈتۈنلەي ئۆچۈرۈپ تاشلاش مەقسىتىدە دەھشەتلىك بىر سىياسەت يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ چوڭ بىر زېمىن ئىكەنلىكى ھەم ئىنتايىن مول يەرئاستى بايلىقى ئىكەنلىكىنى، ھەتتا فىرانسىيەگە سېلىشتۇرۇپ فىرانسىيەدىن ئۈچ ھەسسىدىن ئارتۇق. چوڭ بىر دۆلەت ئىكەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى. مورگېس شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ پائالىيەتنى شىۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ۋە ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتى بىرلىكتە تەشكىللىگەن بولۇپ، پائالىيەتكە قاتناشقان مورگېسلىقلار گۈلباھار خانىمنىڭ خىتاينىڭ جازا لاگېرىدىكى ئېچىنىشلىق ھايات ھېكايىسىنى ئاڭلاپ كۆز ياشلىرىنى تۇتالمىدى. شۇنىڭدەك خىتاينىڭ بۇ خىلدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى توسۇشنىڭ بىر مۇھىم يولى ياۋروپادا، خىتاي مەھسۇلاتلارنى بايقوت قىلىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشتى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، بۈگۈن بۇ پائالىيەتكە قاتناشقانلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان بۇ پاجىئەلىك قىسمەتلەرنى ئەتراپىدىكىلەرگە بىلدۈرۈشى ئىنسانىي ۋە ۋىجدانىي مەجبۇرىيەت ئىكەنلىكىنى ئېيتىشىپ، گۈلباھار خانىمغا ۋە باشقا ئۇيغۇرلارغا مەدەت تىلەشتى.